ກອງທັບປະຊາຊົນລາວ ແລະ ກອງທັບປົດປ່ອຍປະຊາຊົນຈີນ ດຳເນີນການຫັດແອບ ແລະ ຝຶກຊ້ອມການຊ່ວຍເຫຼືອມະນຸດສະທຳດ້ານການແພດ ໂດຍມີນາຍທະຫານລາວ ແລະ ຈີນເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍກວ່າ 500 ຄົນ ຊົງລິ ດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານຈາກບາງກອກ ການຫັດແອບຝຶກຊ້ອມການຊ່ວຍເຫຼືອມະນຸດສະທຳດ້ານການແພດ ຮ່ວມລະຫວ່າງກອງທັບປະຊາຊົນລາວ ແລະ ກອງທັບປົດປ່ອຍປະຊາຊົນຈີນ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 15 ຫາ 19 ສິງຫາ 2019 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍມີພົນຈັດຕະວາ ບົວສິງ ອິນທະວົງ ຫົວໜ້າກົມເສນາຮັກ ເປັນປະທານຂອງຝ່າຍລາວ ແລະ ພັນເອກ ຊູ ຊິນເກີງ ຮອງຫົວໜ້າກົມເສນາຮັກ ເປັນປະທານຂອງຝ່າຍຈີນ ພ້ອມດ້ ວຍນາຍທະຫານທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກແອບຄັ້ງນີ້ ຈາກກອງທັບປະຊາຊົນລາວ 350 ກວ່າຄົນ ແລະ ຈາກກອງທັບປົດປ່ອຍປະຊາຊົນຈີນ 238 ຄົນ ທີ່ຖືເປັນການຝຶກແອບຮ່ວມໃນໂອກາດຄົບຮອບ 10 ປີ ຂອງການເປັນຫຸ້ນສ່ ວນຍຸດທະສາດ ການພັດທະນາຮອບດ້ານລະຫວ່າງລາວຈີນ ນັບແຕ່ປີ 2009 ຫາປີ 2019 ນີ້ ທັງນີ້ໂດຍສອງກອງທັບລາວຈີນໄດ້ໃຫ້ຊື່ການຝຶກແອບໃນຄັ້ງນີ້ວ່າ ຂະບວນລົດໄຟສັນຕິພາບ 2019 ທີ່ມີລະບົບການຈັດແບ່ງສູນບັນຊ າການເປັນສາມຂັ້ນ ຄື ສູນການປິ່ນປົວ ສູນການບັນຊາການພາກສະໜາມ ແລະ ສູນບັນຊາການສູງສຸດ ໂດຍໃຫ້ຄວາມສຳຄັນທັງໃນດ້ານການກູ້ໄພ ການປະຖົມພະຍາບານ ໂຮງໝໍສະໜາມ ເພື່ອກອບກູ້ ໃຫ້ການຊ່ ວຍເຫຼືອ ແລະ ປິ່ນປົວຜູ້ບາດເຈັບ ລວມເຖິງການຄວບຄຸມພະຍາດຕິດແປດຕ່າງໆ ທີ່ມີການປະສານງານຢ່າງໃກ້ຊິດໃນທຸກໆດ້ານ ເຊັ່ນ ການວາງແຜນປະຕິບັດການ ການສ້າງບຸກຄະລາກອນ ການຮັບປະກັນດ້ ານວັດຖຸ ເຄື່ອງມື ແລະ ບໍລິການທາງການແພດຢ່າງຄົບຊຸດ ທັງການຜ່າຕັດສຸກເສີນ ການຫ້າມເລືອດ ການເຄື່ອນຍ້າຍຄົນເຈັບສົ່ງໂຮງໝໍ ການຂົນສົ່ງຄົນເຈັບທາງອາກາດ ແລະ ການທຳລາຍສານເຄມີໃນພາ ກສະໜາມເປັນຕົ້ນ ຊຶ່ງທັງໝົດນີ້ກໍຄືຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການທີ່ຝ່າຍລາວໄດ້ຮັບຈາກຝ່າຍຈີນເປັນດ້ານຫຼັກ ດັ່ງທີ່ພົນຈັດຕະວາ ບົວສິງ ໄດ້ຖະແຫຼງລາຍງານ ວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຕີລາຄາສູງຕໍ່ຂະບວນລົດໄຟສັນຕິ ພາບ 2019 ຄັ້ງນີ້ ບັນດາສະຫາຍຈີນໄດ້ສະແດງເຖິງການເສຍສະຫຼະຢ່າງບໍ່ຮູ້ອິດບໍ່ຮູ້ເມື່ອຍ ມີແບບແຜນເຮັດວຽກທີ່ດີເລີດ ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດທາງດ້ານວິຊາສະເພາະ ມີປະສົບການອັນອຸດົມສົມບູນ ແລະ ມີ ລະບຽບວິໄນທີ່ເຂັ້ມງວດ ຕາມທິດສ້າງກອງທັບເຂັ້ມແຂງຍຸກສະໄໝໃໝ່ ເຊິ່ງເປັນໂອກາດອັນດີໃຫ້ກອງທັບປະຊາຊົນລາວເວົ້າລວມ ເວົ້າສະເພາະພະລາທິການເສນາຮັກພວກເຮົາໄດ້ຮຽນຮູ້ບົດຮຽນ ແລ ະ ປະສົບປະການອັນລ້ຳຄ່າ ແລະ ການໄດ້ນຳໃຊ້ ເຂົ້າໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕົວຈິງຂອງຝ່າຍລາວ ທັງນີ້ໃນປີ 2018 ທາງການຈີນໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ລາວ ມູນຄ່າ 4 ຕື້ຢວນ ຫຼື 5,280 ຕື້ກີບ ທີ່ແນໃສ່ການເສີມສ້າງຄວ າມໝັ້ນຄົງ ແລະ ຄວາມສະຫງົບໃນລາວ ດ້ວຍການພັດທະນາເພື່ອຍົກລະດັບຄຸນນະພາບຊີວິດ ແລະ ການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນລາວໃຫ້ດີຂຶ້ນໃນທຸກດ້ານ ເຊັ່ນ ການພັດທະນາໃນຂົງເຂດການສຶກສາ ສາທາລະ ນະສຸກ ເທັກໂນໂລຈີ ກະສິກຳ ການຄ້າ ແລະ ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ທີ່ມີ 8 ໂຄງການໃຫຍ່ ກໍຄື ໂຄງການ 100 ບ້ານ ຕ້ອງມີນ້ຳປະປາ 100 ບ້ານ ຕ້ອງມີໄຟຟ້າ 100 ບ້ານ ຕ້ອງມີສຸກສາລາ 100 ບ້ານ ຕ້ອງມີດີຈິຕອລ ໂຄງການສຶກສາທາງໄກ ໂຄງການຝຶກອົບຮົມບຸກຄະລາກອນ ເພື່ອການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມທຳມະຊາດ ໂຄງການຍົກລະດັບ ຄຸນນະພາບການຮຽນ ການສອນຂອງຄູຊົນນະບົດ ແລະ ໂຄງການສ້າງເວ ທີໃນລະບົບອິນເຕີເນັດ ເພື່ອຊ່ອຍກະເສດຕະກອນໃນຊົນນະບົດ ທັງໃນດ້ານການຜະລິດ ການຕະຫຼາດ ແລະ ການສົ່ງສິນຄ້າຂອງລາວ ໄປໃຫ້ຜູ້ຊື້ ທັງທີ່ຢູ່ໃນລາວ ແລະ ຈີນຕໍ່ໄປ ໂດຍທ່ານ ຫວັງ ເວີນທຽນ ເອກອັ ກຄະລັດຖະທູດຈີນທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ຢືນຢັນວ່າ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາໂຄງການຕ່າງໆໃນລາວ ດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານງົບປະມານ ແລະ ເທັກນິກຈາກຈີນດັ່ງກ່າວນີ້ ຖືເປັນສິ່ງທີ່ຢັ້ງຢືນເຖິງກ ານເປັນຫຸ້ນສ່ວນຍຸດທະສາດການພັດທະນາຮອບດ້ານ ລະຫວ່າງລາວຈີນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ ໂດຍລັດຖະບານຈີນ ຍັງຈະສືບຕໍ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ລາວຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ ເພາະຖືວ່າເປັນພາກສ່ວນສຳຄັນໃນກາ ນຮ່ວມມືລາວຈີນ ໃນແຜນການໜຶ່ງແລວໜຶ່ງເສັ້ນທາງ ທີ່ລິເລີ່ມໂດຍປະທານປະເທດຈີນ ສີ ຈິ້ນຜິງ ຊຶ່ງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ກໍໄດ້ຢືນຢັນຢ່າງຄັກແນ່ແລ້ວວ່າ ຈະໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຮ່ວມມືຢ່າງສຸດ ກຳລັງ ທາງດ້ານທ່ານ ວໍລະສັກ ມະຫັດທະໂນບົນ ອາຈານປະຈຳຄະນະລັດຖະສາດ ຈຸລາລົງກອນມະຫາວິທະຍາໄລ ມອງວ່າ ການເສີມສ້າງອິດທິພົນຂອງຈີນໃນລາວ ຄືການຮັບປະກັນວ່າ ແຜນການໜຶ່ງແລວໜຶ່ ງເສັ້ນທາງຂອງຈີນ ຕ້ອງເກີດຂຶ້ນຢ່າງເປັນຮູບປະທຳ ດ້ວຍການພັດທະນາລາວເຊື່ອມຕໍ່ກັບອາຊຽນທັງໝົດ ລາຍງານຈາກບາງກອກ ຊົງຣິດ ໂພນເງິນ VOA